ອະດີດປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ George Herbert Walker Bush ໄດ້ເຖິງແກ່ອະສັນຍະກຳທີ່ບ້ານເຮືອນຂອງທ່ານໃນນະຄອນ Houston ລັດ Texas ເພິ່ນມີອາຍຸຄົບ 94 ປີ ປະທານາທິບໍດີຜູ້ທີ 41 ຂອງສະຫະລັດ ເປັນສະມາຊິກພັກ Republican ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບໃຊ້ມາ ໜຶ່ງສະໄໝ ຕັ້ງແຕ່ປີ 1989 ຫາປີ 1993 ໄດ້ຮັບຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ຍ້ອນໄດ້ຂັບໄລ່ກອງທະຫານທີ່ຮຸກຮານຂອງອີຣັກອອກໄປຈາກຄູເວດ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ນຳໄປສູ່ຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບໃນພາກຕາເວັນອອກກາ ງ ສະລາດີກາ ຫົກ ມີລາຍງານເລື່ອງນີ້ ດັ່ງສາລີຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ເວລາກອງທັບອີຣັກເຂົ້າໄປຍຶດເອົາຄູເວດໃນເດືອນສິງຫາປີ 1990 ທ່ານບຸຊໄດ້ປະກອບກຳລັງປະສົມນານາຊ າດທາງອາກາດ ແລະ ພາກພື້ນດິນຂຶ້ນ ເພື່ອປົດປ່ອຍປະເທດທີ່ອຸດົມຮັ່ງມີໄປດ້ວຍນ້ຳມັນ ທັງໄດ້ສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ແກ່ບັນດາພັນທະມິດທັງຫຼາຍໃນຂົງເຂດອ່າວເປີເຊຍ ແລ້ວພາລະກິດ ປົດປ່ອຍຄູເວດກໍໄ ດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນເດືອນມັງກອນຕໍ່ມາ ປະທານາທິບໍດີ ຈອຈ H.W. ບຸຊ ເວົ້າວ່າ 5 months ago started this cruel war against Kuwait ເມື່ອຫ້າເດືອນກ່ອນ ປະທານາທິບໍດີອີຣັກ ຊັດດຳ ຮູເຊນ ໄດ້ລົງມືເຮັດສົງຄາມໂຫດຮ້າຍນີ້ກັບຄູເວດ ມື້ຄືນນີ້ ການສູ້ລົບດັ່ງກ່ າວໄດ້ມີການຮ່ວມມືກັນ ສົງຄາມຖະຫຼົ່ມທະເລຊາຍ ຫຼື Desert Storm ໄດ້ຊຸກຍູ້ກຳລັງຂອງອີຣັກອອກໄປພາຍໃນ 6 ອາທິດ ແລ້ວທ່ານບຸຊກໍໄດ້ຕັດສິນໃຈຢຸດເຊົາການບຸກໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ຫຼາຍຄົນໄດ້ຕ້ອງຕິການຕັດສິນໃຈທີ່ ວ່ານັ້ນວ່າໄວເກີນໄປ ແຕ່ກຽດສັກສີຂອງທ່ານບຸຊຢູ່ບ້ານເມືອງ ແລະ ຕ່າງປະເທດແມ່ນໄດ້ຖີບໂຕສູງຂຶ້ນຢ່າງໃຫຍ່ ເພິ່ນໄດ້ໃຊ້ມັນໃຫ້ເປັນການຮື້ຟື້ນຄືນການດຳເນີນງານເພື່ອສັນຕິພາບລະຫວ່າງອິດສະຣ າແອລກັບອາຣັບ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມດັ່ງກ່າວໄດ້ຍັງຜົນໃຫ້ໄຂກອງປະຊຸມມາດຣິດຂຶ້ນໃນເວລາຕໍ່ມາໃນປີດຽວກັນນັ້ນ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງເພິ່ນໃນການຮື້ຟື້ນຄືນໃໝ່ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃ ນໂຊມາເລຍ ທີ່ມີຄວາມຮຸນແຮງໃນເດືອນທັນວາປີ 1992 ຫຼາຍໆອາທິດສຸດທ້າຍຂອງສະໄໝປະທານາທິບໍດີຂອງທ່ານ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດໜ້ອຍລົງ ແລະ ການສູ້ລົບກັນກໍໄດ້ມີສືບຕໍ່ມາຈົນເຖິງວາລະການເປັນ ປະທານາທິບໍດີຂອງທ່ານຄລິນຕັນ ທ່ານບຸຊໄດ້ສືບທອດຕຳແໜ່ງຈາກປະທານາທິບໍດີ Ronald Reagan ໃນປີ 1989 ລຸນຫຼັງໄດ້ເປັນຮອງປະທານາທິບໍດີໃຫ້ເພິ່ນມາສອງສະໄໝ ການເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງເພິ່ນເອງໄດ້ເຫັນວ່ າໂລກມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຫຼາຍຢ່າງ ເລີ່ມມາຕັ້ງແຕ່ການພັງທະລາຍຂອງກຳແພງເບີລິນໃນປີທຳອິດຂອງການດຳລົງຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ ແລ້ວຕໍ່ມາກໍແມ່ນການແຕກສະຫຼາຍຂອງສະຫະພາບໂ ຊຫວຽດໃນປີ 1991 ແລະ ທ່ານ Bush ກັບປະທານາທິບໍດີຄົນສຸດທ້າຍຂອງສະຫະພາບໂຊຫວຽດ Mikhail Gorbachev ກໍໄດ້ປະກາດການເປັນພາຄີດ້ານຍຸດທະສາດຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບຣັດເຊຍ ໃຫ້ສັນຍານວ່າ ເປັນການສິ້ນ ສຸດສົງຄາມເຢັນ ແຕ່ໃນດ້ານພາຍໃນແລ້ວ ແມ່ນວ່າທ່ານໄດ້ສ້າງຄວາມຜິດຫວັງບາງຢ່າງ ເຊັ່ນບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມສັນຍາທີ່ໄດ້ໃຫ້ໄວ້ ເວລາໂຄສະນາຫາສຽງເລືອກຕັ້ງວ່າ ຈະຕັດພາສີລົງ ໂດຍກ່າວວ່າ Read my lips no new taxes ຈົ່ງເບິ່ງຮີມສົບຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຈະບໍ່ມີການຂຶ້ນພາສີ ປະທານາທິບໍດີພັກຣີພັບບລິກັນ ໄດ້ຖືກບັງຄັບໂດຍພັກເດໂມແຄຣັດ ສຽງສ່ວນຫຼາຍໃນສະພາ ໃຫ້ຂຶ້ນພາສີລາຍໄດ້ ເພື່ອລະງັບການຂາດດຸນງົບປະ ມານທີ່ເພີ່ມທະວີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ເສດຖະກິດຕົກຕ່ຳຖອຍຫຼັງ ແລະ ຄຳຖາມທີ່ມີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ກ່ຽວກັບຜົນມ້ວນທ້າຍຂອງສົງຄາມອ່າວເປີເຊຍ ວ່າມີສ່ວນພາໃຫ້ຄະແນນນິຍົມຂອງທ່ານຫຼຸດລົງ ແລ້ວທ່ານກໍໄດ້ສູນເສ ຍການເລືອກຕັ້ງຄືນໃໝ່ ໃນປີ 1992 ລຸນຫຼັງການປະລາໄຊໃນການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ ທ່ານ Bush ກໍໄດ້ລາອອກຈາກການເມືອງ ແລ້ວກໍໄປເລືອກເອົາລັດ Texas ໃຫ້ເປັນບ້ານເຮືອນຖາວອນຂອງທ່ານ ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ໄປສ້າງ ຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີກັບທຸລະກິດນ້ຳມັນ ແຕ່ທ່ານກໍຈະຫຼີກໜີຈາກສາຍຕາຂອງມະຫາຊົນໄປບໍ່ມົ້ມ ໃນ 8 ປີຕໍ່ມາ ທ່ານກໍຍັງມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຢູ່ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງເປັນປະທານາທິບໍດີໃຫ້ລູກຊາຍຂອງເພິ່ນ ທ່ານ George H.W. Bush ເວົ້າວ່າ This boy, this son of ours is not going to let you down. ເດັກຊາຍຜູ້ນີ້ ລູກຊາຍຂອງພວກເຮົາຜູ້ນີ້ ຈະບໍ່ສ້າງຄວາມຜິດຫວັງໃຫ້ແກ່ພວກທ່ານ ລາວຈະເດີນທາງໄປຈົນສຸດເສັ້ນ ແລະ ຈະຮັບໃຊ້ໄປດ້ວຍກຽດ ແລະ ສັກສີອັນຍິ່ງ ໃຫຍ່ໄປຈົນສຸດຫົນທາງ ໃນປີ 2005 ຕາມຄຳຮ້ອງຂໍຂອງລູກຊາຍຂອງເພິ່ນ ທ່ານ George Bush ຜູ້ທີ່ໄດ້ກາຍມາເປັນປະທານາທິບໍດີຄົນທີ 44 ຂອງສະຫະລັດ ທ່ານ Bush Senior ຈຶ່ງໄດ້ຮ່ວມມືກັບປະທານາທິບໍດີ Bill Clinton ອະດີດຄູ່ປໍລະປັກທ່ານ ເ ພື່ອຊ່ອຍໃນຄວາມພະຍາຍາມກູ້ໄພຈາກລົມພາຍຸເຮີຣິເຄນ Katrina ໃນບັນດາກຽດສັກສີຕ່າງໆ ທັງຫຼາຍທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ກໍແມ່ນມີຍົດ Knighthood ຈາກພະລາຊິນີ Elizabeth ແຫ່ງອັງກິດ ແລະ ຫຼຽນອິດສະຫຼະພາບຈາກປະທາ ນາທິບໍດີ Barack Obama ອະດີດນັກບິນກອງທັບນາວິກະໂຍທິນສະຫະລັດ ແລະ ນັກຮົບເກົ່າຈາກສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2 ໄດ້ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນເກີດຂອງເພິ່ນມາຫຼາຍຄັ້ງ ດ້ວຍເຫດການເຫາະເຫີນທາງອາກາດໃຫ້ປວງຊົ ນໄດ້ຊົມ ຊຶ່ງອັນສຸດທ້າຍແມ່ນຕອນອາຍຸ 90 ປີ ສາລີ ຈິດຕະວໍລະວົງ VOA